ياخشىلىقلىرىمىزنى ھەسسىلەپ كۆپەيتىۋېلىشىمىزنىڭكى ئەڭ ياخشى پۇرسىتى بولغان ناھايىتى قىسقا مۇددەتلىك غەنىيمەت كۈنلىرى رامىزان ئايلىرى كېلىۋاتىدۇ بۇ كۈنلەردە ئاللانىڭ رەھمىتى مەغپىرىتى ۋە بەرىكىتى ياغىدىغان ئىنساننىڭ ئەڭ قەبىھ دۈشمىنى شەيتان لەنىتىنىڭكى كىشەنلىنىدىغان ۋە ئۇنىڭ يامانلىقلىرى چەكلىنىدىغان بەندە ئۈچۈن ئاللانىڭ رازىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئىلھاملاندۇرۇلىدىغان بىر كۈنلەر

ھەمدە رامىزان ئېيى بولسا كېچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولغان شەبىي قەدىر كېچىسى يۈز بېرىدىغان بىر ئايدۇر payg'ambar alayhissalom bu to'g'risida mundoq deydi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشيطان ترجمسي رمضان kirse jannatning eshiklari ichilib do'zaxning eshiklari taqiladi

روزا تۇتقۇچىنىڭكى ئاغزىنىڭ پۇرىقى ئاللانىڭ نەزىرىدە ئىپار بۇيىدىنمۇ خۇشبۇيدۇر دېيىلگەن روزا تۇتقۇچىنىڭكى ئېرىشىدىغان مۇكاپاتى توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه تەرجىمىسى ئەبى سەئىدىل خۇدرىي رەزىياللەھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن ھەر قانداق بىر بەندە ئاللا يولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا شۇ بىر كۈننىڭ سەۋەبى بىلەن ئاللا ئۇ ئادەمنى دوزاختىن يەتمىش يىللىق يىراق قىلىدۇ deydi demak biz mushu hadisga qaraydigan bo'lsak bu ro'za bizni davzaxdan yiroqlashtiradigan nihoyatda katta bo'lgan bir amal

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

روزىنى قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا كۈنلۈكى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق پىدىيە بېرىشى لازىم كىمكى پىدىيىنى بەلگىلەنگەن مىقداردىن ئارتۇق بەرسە بۇ ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر ئەگەر بىلسەڭلار روزا تۇتۇش سىلەر ئۈچۈن ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن ۋە پىدىيە بېرىشتىن ياخشىدۇر

ئاللا سىلەرگە ئاسانلىقنى خالايدۇ تەسلىكنى خالىمايدۇ ئاغزىڭلار ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ سانىنى تولدۇرۇشۇڭلارنى سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ئاللانى ئۇلۇغلىشىڭلارنى ۋە ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا شۈكۈر قىلىشىڭلارنى خالايدۇ

بۇ ئاز ئەمەلگە كۆپ ئەجىر بېرىلىدىغان ناھايىتى مۇبارەك ئۇلۇغ ئاي بولغاچقا رامىزان ئېيىنىڭ تېزراق كېلىشىنى تەقەززا بولۇپ كۈتۈپ تۇرغان مۇتتەقىي قېرىنداشلىرىمىز ئاي كىرىش بىلەنلا تەقۋالىق تەرەپكە بۇرۇنقىدىن بەكرەك يۈزلىنىپ كېتىدۇ ئەمدى روزا تۇتۇۋاتقان شۇ كۈن ئىچىدىكى سوھۇرلۇق يېيىش ۋە ئىپتارلىق قىلىش ۋاقتى قانداق بولىدۇ بۇنىڭغا ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تەئالا ۋاقىت بەلگىلەپ مۇنداق دەيدۇ

ۋە يەنە رەسۇلۇللا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىپتار ۋاقتىدا قىلىدىغان بىر دۇئاسى بولۇپ بۇ دۇئا رەت قىلىنمايدۇ دېگەن ھەدىسىگە ئاساسەن ھەمدە ئىپتار ۋاقتىدا قىلىنغان دۇئا ئىجابەت دېگەن ھەدىسىگە ئاساسەن ئىپتار ۋاقتىغا يېقىن كەرەملىك ئاللاغا قول كۆتۈرۈپ ئۇزۇن دۇئالار بىلەن ھاجەتلىرىمىزنى ئاللاغا ئېيتىمىز

پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىمىز ياخشى كۆرىدىغان بۇ بىر يىل ئىچىدىكى ناھايىتى قىسقا بولغان بىر ئاي ۋاقىتنى بەكمۇ قەدىرلەپ ئۇ ئۆتۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ۋۇجۇدىمىز بىلەن ئىبادەتكە بېرىلىپ كۆپلەپ ياخشى ئىشلارنى قىلىۋېلىشىمىزغا ئاللانى كۆپرەك ياد ئېتىپ قۇرئان ئېيى دەپ ئاتالغان بۇ مۇبارەك ئايدا ئاللانىڭ كالامى بولغان قۇرئاننى كۆپلەپ تىلاۋەت قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

تەرجىمىسى زەيد ئىبن خالىد جۇھانى رازىياللاه ئانھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىك رىۋايەت قىلىنىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالام كىمكى روزا تۇتقۇچىغا ئىپتارلىق بەرسە روزا تۇتقۇچىنىڭكى ئەجرىدىن ھېچ كېمەيمەستىن ئىپتار بەرگۈچىگە روزا تۇتقۇچىنىڭكىگە ئوخشاش ئەجىر بېرىلىدۇ dedi savob oson bo'ldi degan odam ro'za tutgan odamni ifto qildirib qo'ysa shu ro'za tutgan odamga o'xshash ajrni alolaydi دېمەك بۇ يۇقىرىدىكى ھەدىسلەردىن بىز شۇنى كۆرۈۋالىمىزكى بۇ مۇبارەك رامىزان ئېيىدا ھاياتىمىزدا ياخشى بولغان ئۆزگىرىشلەرنىڭ يۈز بېرىشى ئەخلاقىمىزدا گۈزەللىك ئىمانىمىزدا قۇۋۋەت ئاللاغا بولغان تەقەززالىق تەقۋالىقنى كۈچەيتىشنىڭ باشلىنىش ئېيى قىلىشىمىز لازىم قېرىنداش

جەمئىيەتلىرىمىزگە قارايدىغان بولساق مۇشۇ مۇبارەك ئاينىڭ خاسىيىتى بىر ئايلىق روزىنىڭ مۇكاپاتى بىلەن نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئەخلاقسىزلىق تاماكا چېكىشكە ئوخشىغان گۇناھ ئادەتلىرىنى تاشلاپ ئۆزىنى ياخشىلىققا ئىسلاھ قىلغانلىقىدىن ئىبارەت misollarni ko'plab uchratalaymiz so'ng ramazon oyi insonning oxiratligigila emas dunyoligigami nihoyat ko'p yaxshiliklarni ilib keladigan muborak oy شۇڭا تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىۋالغان بىر قىسىم كىشىلەر بۇ ئاينى ئۆزى ئۈچۈن بىر پۇرسەت بىلىپ، ھەر كۈنلۈكى نەچچە رەت قىلىنىپ گۇناھى تاغدەك دۆۋىلىشىپ كېتىدىغان بۇ خەبىس ئىشتىن قۇتۇلۇپ كېتىشنى ئىستەش لازىم. رامىزان ئېيىنىڭ پەزىلىتىنىڭ ئەڭ بۈيۈكراقى ئاخىرقى ئونىگە جۇغلاشقان بولۇپ، بۇ ناھايىتى تېز ئۆتۈپ كەتكۈچى روزا ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئېتىكاپتا ئولتۇرۇش بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭكى چوڭ سۈننەتلىرىنىڭكى بىرى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ سىلەرگە روزا تۇتۇش پەرز بولدى بۇ ئايدا جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ جىن شەيتانلار كىشەنلىنىدۇ بۇ ئايدا بىر كېچە بولۇپ بۇ كېچە مىڭ ئايدىن ياخشىراق ئەگەر بىر كىشى بۇ ئاينىڭ ياخشىلىق تەرەپلىرىدىن ئۆزىنى مەھرۇم قىلسا ئۇنىڭغا بارلىق ياخشىلىقلار مەھرۇم قىلىنغان بولىدۇ ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تەئالا يەنە رامىزاننىڭكى ئاخىرقى ئون كېچىلىرىدە يۈز بېرىدىغان

تەرجىمىسى ئەبۇ ئەييۇب رازىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن كىمكى رامزان روزىسىنى تۇتۇپ بولۇپ ھېيتتىن كېيىن ئۇنىڭغا شەۋۋال ئېيىدىن ئالتە كۈن روزىنى ئەگەشتۈرۈپ تۇتسا يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ دېدى شەۋۋال ئېيى دېگىنىمىز رامزان ئېيىدىن كېيىنكى ئاينى كۆرسىتىدۇ

كىمكى ئۇنىڭدا يەنى رامىزان ئېيىدا بىر ياخشى ئىشنى قىلىپ ئىبادەت قىلسا ئۇ شۇ ئىبادەتتىن باشقا بىر پەرزنى ئادا قىلغان بولىدۇ كىمكى ئۇنىڭدا يەنى رامىزان ئېيىدا بىر پەرزنى ئادا قىلسا ئۇ شۇ پەرزدىن باشقا يەتمىش پەرزنى ئادا قىلغان كىشىگە ئوخشاش بولىدۇ ئۇ بولسا سەۋر تاقەتنىڭ ئېيىدۇر سەۋر تاقەتنىڭ ئەجرى ساۋابى جەننەتتۇر ئۇ باراۋەرلىك ئېيىدۇر ئۇ مۇئمىنلەرنىڭكى رىزقى زىيادە قىلىنىدىغان ئايدۇر

ئەي ئاللا ئىپتار قىلغىنىمىزدا بىزلەرنى خوشلۇققا چۆمدۈرگەندەك پۈتۈن ئىنسانلار غەمناك بولىدىغان ئاشۇ قىيامەت كۈنىسىدە روزا تۇتقۇچىلارنى ئۆزۈڭنىڭ جامالىڭغا مۇلاقات قىلىش بىلەن خوشلۇققا چۆمدۈرگىن يا ئاللا ئەي ئاللا بىزنىڭ رىياسىز ھالدا تۇتقان روزىلىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن ئەي ئاللا بۇ ئايدا نۇرغۇن ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشنى كۆڭلىمىزگە پۈكۈۋاتىمىز بىزلەرنى توغرا نىيەتلىرىمىزگە يەتكۈزگىن ئەي ئاللا بۇ مۇبارەك ئېيىدا كۆپلەپ ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشىمىزغا نېسىپ قىلغىن

ئەي ئاللاھ رامزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنلىرىدە پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى بويىچە ئېتىكاپتا ئولتۇرۇشنى نېسىپ قىلغىن ئەي ئاللاھ سەن رامزان ئېيىغا ئورۇنلاشتۇرغان ياخشىلىقى مىڭ ئايدىن ئۈستۈن بولغان قەدىر كېچىسىنىڭ شەرىپىگە مۇيەسسەر قىلغىن ۋە بىزلەرنى جىبرىئىل ۋە مالايىكىلەر زېمىنغا چۈشۈپ شۇ كېچە تۈنىگۈچىلەرگە سالام يوللايدىغان مىسلىسىز رەھمەت يۈز بېرىدىغان ئۇ كېچىدە غەپلەت ئۇيقۇلىرىدا يېتىپ قېلىش بىلەن سېنىڭ ئەڭ چوڭ رەھمىتىڭدىن مەھرۇم قالغۇچىلاردىن قىلمىغىن